ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ

ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊ ໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມີຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍຢ້ານແສງແດດ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເຮົາໄດ້ເຫັນໄດ້ຟັງການໂຄສະນາທາງສື່ຕ່າງໆວ່າ ແສງແດດເຮັດໃຫ້ຜິວດຳ ຜິວບໍ່ງາມ ຈົນເຮັດໃຫ້ສຸພາບສະຕີທັງຫຼາຍວິຕົກກັງວົນ ຢ້ານວ່າຜິວຈະດຳ ເປັນສິວເປັນຝ້າທີ່ໃບໜ້າ ຫຼືເປັນຮ່ອງຮອຍຢູ່ທີ່ໃບໜ້າ ເຮັດໃຫ້ຜິວຫ່ຽວຍານກ່ອນໄວອັນຄວນ ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຄວາມຢ້ານທີ່ວ່າກັນນີ້ເປັນຈິງຫຼືບໍ່ ທ່ານຜູ້ຟັງ ແສງແດດໃຫ້ສິ່ງດີໆຫຼາຍຢ່າງ ຊ່ວ ຍສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແຕ່ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍສ້າງບັນຫາໃຫ້ຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ໂດຍສະເພາະລັງສີ Ultraviolet ເຊິ່ງເປັນໂຕການຮ້າຍທຳລາຍຜິວຂອງຄົນເຮົາ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ສາເຫດທີ່ສ້າງຜົ ນເສຍໃຫ້ແກ່ຜິວໜັງເກີດມາຈາກເຫດຜົນຫຼາຍປະການ ໄດ້ແກ່ ສະພາບຂອງຜິວໜັງ ສີຜິວ ແລະ ການໃຊ້ຢາໃຊ້ສານບຳລຸງຜິວ ໄລຍະເວລາໃນການສຳຜັດແສງແດດ ພູມສາດທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດ ຖ້າຢູ່ໃກ້ເສັ້ນ ສູນສູດກໍຈະມີແສງລັງສີອັລຕຣາໄວໂອເລັດຫຼາຍຂຶ້ນ ຕົວຢ່າງ ປະເທດລາວເຮົາບໍ່ຢູ່ໄກຈາກເສັ້ນສູນສູດຫຼາຍປານໃດ ກໍຍ່ອມໄດ້ຮັບແສງລັງສີນີ້ຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໄກອອກໄປ ແຕ່ ກໍມີປັດໄຈອື່ນໆທີ່ເ ຮັດໃຫ້ແສງແດດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ນັ້ນແມ່ນອາຫານການກິນ ເພາະຈາກການວິໄຈພົບວ່າ ໄຂມັນຊະນິດບໍ່ອີ່ມຕົວກິ່ງຄູ່ທີ່ມີຢູ່ໃນພືດຜັກ ເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ຜິວ ເມື່ອທ່ານຜູ້ຟັງກິນໄຂ ມັນກິ່ງຄູ່ຊະນິດບໍ່ອີ່ມຕົວ ໄຂມັນຊະນິດນີ້ຈະແຊກຊຶມໄປຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ລວມທັງຜິວໜັງ ເມື່ອແສງແດດສ່ອງມາຖືກຜິວໜັງທີ່ໄຂມັນຊະນິດນີ້ຝັງໂຕຢູ່ ແສງລັງສີອັລຕຣາໄວໂອເລັດຈະມີປ ະຕິກິລິຍາເຄມີກັບໄຂມັນນີ້ ເມື່ອມີອອກຊີເຈນເຂົ້າຮ່ວມກໍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອະນຸມູນອິດສະຫຼະຂຶ້ນ ອະນຸມູນອິດສະຫຼະນີ້ ຈັບໂຕເຂົ້າກັບສ່ວນຕ່າງໆຂອງຜິວໜັງ ບັນຫາຕ່າງໆຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ພາໃຫ້ເປັນສິວເປັນ ຝ້າ ຫຼືຜິວໜັງທີ່ອາດຈະກາຍເປັນມະເຮັງໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າ ບາງຄົນແພ້ຫຼືບໍ່ຖືກກັບແສງແດດ ເມື່ອຜິວໜັງຖືກຄວາມຮ້ອນຈາກແສງແດດໜ້ອຍໜຶ່ງ ຜິວກໍຈະແດງຂຶ້ນທັນທີ ມີອາການແສບຮ້ອນ ບາງ ຄົນສາມາດຕາກແດດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເລີຍ ສາເຫດໃຫ້ເປັນແບບນີ້ກໍເພາະວ່າຄົນເຮົາມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ແສງແດດໜ້ອຍຫຼາຍແຕກຕ່າງກັນ ເພາະແຕ່ລະຄົນມີສານ ຫຼື ເມລານິນ ເຊິ່ງເປັນເມັດສີຢູ່ ເທິງຜິວໜັງຕ່າງກັນ ຄົນຜິວດຳຈະມີເມລານິນຫຼາຍ ສ່ວນຄົນຜິວຂາວຈະມີໜ້ອຍກວ່າ ເມລານິນ ເປັນສານທີ່ໃຫ້ກຳເນີດສີຜິວ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແສງລັງສີອຸລຕຣາໄວໂອເລັດໄປທຳລາຍຮ່າງກາຍຂອງ ຄົນເຮົາໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລັງສີອຸລຕຣາໄວໂອເລັດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າແສງລັງສີຊະນິດນີ້ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຫຼາຍ ແຕ່ກໍຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ມັນກໍເປັນສາເຫດສຳຄັນຂອງມະເຮັງຜິວໜັງ ຄົນຜິວຂາວຈະມີອັດຕາການເປັນມະເຮັງຜິວໜັງສູງກວ່າຄົນຜິວດຳ ເພາະຜິວໜັງຂອງຄົນຜິວດຳສາມາດກັ່ນຕອງແສງລັງສີອຸລຕຣາໄວໂອເລັດໄດ້ດີກວ່າຜິວ ໜັງຂອງຊາວຜິວຂາວ ເຖິງວ່າເປັນແບບນັ້ນກໍຕາມ ຄົນຜິວດຳທີ່ເຮັດວຽກຕາກແດດເປັນເວລາດົນນານ ເຊັ່ນ ຊາວນາ ຊາວສວນ ຊາວປະມົງ ກໍອາດຈະມີອັດຕາການເປັນມະເຮັງຜິວໜັງສູງກວ່າຄົນທີ່ຖືກແດ ດນ້ອຍໄດ້ຄືກັນ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີການຄົ້ນພົບວ່າການຕາກແດດທີ່ຮ້ອນຈັດເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ເຊັ່ນ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮົ່ມ ຜິວໜັງຈະບໍ່ຖືກແດດຫຼາຍ ແຕ່ຖ້າອາບແດດດົນກໍມີໂອກາດສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະ ເຮັງຜິວໜັງໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ດຽວນີ້ ທ່ານສຸພາບສະຕີທັງຫຼາຍຕ່າງກໍພະຍາຍາມໃຫ້ຜິວຂາວ ຈົນບໍລິສັດຜະລິດຄຣີມທາໜ້າຕ່າງໆ ເອົາໄປເປັນຂໍ້ອ້າງໃນການໂຄສະນາ ເພາະບໍ່ວ່າຜູ້ໃດກໍຢາກມີຜິວຂາວ ບາ ງຄົນເຖິງຂັ້ນໄປຊື້ຄຣີມທີ່ຫຼຸດການຜະລິດເມລານິນຂອງຮ່າງກາຍ ການເຮັດແບບນີ້ເບິ່ງແລ້ວອາດຄິດວ່າບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເລີຍ ແຕ່ເມື່ອເມລານິນຂອງຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບ ແສງແດດເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງໄດ້ງ່າຍຄືກັນກັບຄົນຝຣັ່ງຜິວຂາວ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຈະໄປພັກຜ່ອນຕາມຊາຍຫາດຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງຖືກແສງແດດແບບເຕັມໆເປັນເວລາດົນນານ ຄວນໃຫ້ ຜິວໜັງຖືກແສງແດດເທື່ອລະໜ້ອຍ ຢ່າງໜ້ອຍສອງອາທິດກ່ອນທີ່ຈະອອກເດີນທາງ ເພື່ອໃຫ້ຜິວໜັງມີການປັບໂຕຕໍ່ແສງແດດຢ່າງຊ້າໆ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວໜັງຂອງທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາແສງແດດໄດ້ເຕັມ ທີ່ ທຸກເວລາທີ່ທ່ານທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ໄປພັກຜ່ອນ ສ່ວນການໃຊ້ໂລຊັນທາຜິວນັ້ນ ກ່ອນຊື້ຄວນກວດກາຄຸນສົມບັດຂ້າງຂວດໃຫ້ດີສາກ່ອນ ເມື່ອໃດທີ່ຈະອອກສູ່ແສງແດດໃຫ້ທາໂລຊັນທີ່ມີຄ່າ SPF ເຊິ່ງເປັນຄ່າໄລຍະເວ ລາທີ່ໂລຊັນໃຫ້ການປ້ອງກັນເຮົາໄດ້ ໂລຊັນຄວນມີຄ່າ SPF 15 ຫຼື ສູງກວ່ານີ້ ທາກ່ອນອອກໄປໃຫ້ແສງແດດຕ້ອງ 15 ຫາ 30 ນາທີ ພະຍາຍາມໃຊ້ໂລຊັນທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນນ້ຳ ທາຊ້ຳທຸກໆ 1 ຫຼື 2 ຊົ່ວໂມງ ຢ່າລືມວ່າໂລຊັນບໍ່ສ າມາດປ້ອງກັນແສງລັງສີຈາກດວງຕາເວັນໄດ້ສົມບູນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນລັງສີໄດ້ໃນລະດັບໃດລະດັບໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າທາເປັນປະຈຳຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບວິຕາມິນດີຈາກແສງແດດ ໂລຊັນເປັນທາດ ເຄມີທີ່ອາດມີອາການແພ້ໄດ້ຄືກັນ ຖ້າຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີແສງແດດກ້າ ກໍຄວນໃສ່ເສື້ອຜ້າປົກປິດສະໜິດ ແລະ ໃສ່ແວ່ນຕາດຳກໍສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ຄວາມພໍດີພໍເໝາະໜ້າຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີ

lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາ ກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ບໍ່ມີການອົບພະຍົບປະຊາຊົນຄັ້ງໃດໃນໂລກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປກວ່າເຫດການທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອ 4,000 ປີທີ່ແລ້ວ ຄືການອົບພະຍົບຂອງປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນອອກຈາກປະເທດອີຢິບ ການເດີ ນທາງຄັ້ງນັ້ນມີຜູ້ຊາຍຈຳນວນ 600,000 ຄົນ ບໍ່ນັບເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ຍິງ ນັບຮວມກັນແລ້ວນີ້ມີປະມານຈັກ 1 ລ້ານຄົນ ເຫດທີ່ຄົນອິດສະຣາເອນຕ້ອງອົບພະຍົບອອກຈາກປະເທດອີຢິບກໍເພາະພວກເຂົາຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫງ ຕ້ອງກາຍເປັນທາດຮັບໃຊ້ຄົນອີຢິບເປັນເວລາກວ່າ 400 ປີ ຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານຢ່າງແສນສາຫັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ມາຫຼາຍສິບປີ ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນເຄີຍມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງເປັນສຸກ ມີທີ່ດິນ ມີຊັບສົມບັດຕາມຄວາມສ າມາດຂອງພວກເຂົາ ເພາະອະດີດຜູ້ນຳປະເທດເປັນຄົນເຊື້ອສາຍດຽວກັນກັບເຂົາ ປະເທດນີ້ເຄີຍມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊື່ວ່າໂຢເຊັບ ຈາກອະດີດເປັນພຽງເດັກນ້ອຍລ້ຽງແກະຊາວອິດສະຣາເອນ ໄດ້ຖືກ ຂາຍໄປເປັນທາດ ແລະ ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາ ປະກອບກັບຄວາມຊື່ສັດອົດທົນຂອງເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ຈຸດສຸດຍອດຂອງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງໃນຊີວິດ ໄດ້ເປັນເຖິງກັບນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດມະຫາອຳນາດຂອງໂລກໃນສະໄໝນັ້ນ ແຕ່ຫຼັງຈາກໂຢເຊັບສິ້ນຊີວິດລົງ ແລະ ກະສັດຟາໂຣອົງໃໝ່ໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງປະເທດ ພຣະອົງກໍເລີ່ມມີຄວາມສົງໄສຊາວອິດສະຣາເອນ ຄິດ ວ່າຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ປະເທດ ຖ້າເຂົາໄປຮ່ວມມືກັບຝ່າຍສັດຕູ ປະເທດອີຢິບຈະຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຢ່າງແນ່ນອນ ກະສັດຟາໂຣຈຶ່ງອອກກົດໝາຍບັງຄັບໃຫ້ຄົນຢິວທັງໝົດຕ້ອງຕົກເປັນທາ ດຂອງຄົນອີຢິບ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເຮົາຢູ່ໃນໂລກຍຸກທີ່ບໍ່ມີທາດແບບສະໄໝກ່ອນ ກໍອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າສະໄໝນັ້ນເຂົາຖືກັນວ່າ ທາດກໍເໝືອນກັບສັດລ້ຽງ ບໍ່ມີກົດໝາຍອັນໃດທີ່ຈະຮັບຮອງໄດ້ ບໍ່ມີສະຫວັດດີການ ເ ຈົ້ານາຍສາມາດຈະເຮັດອີ່ຫຍັງກັບທາດກໍໄດ້ ຈະຕີຈະຂ້າກໍໄດ້ ໂດຍທີ່ກົດໝາຍບ້ານເມືອງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕ້ອງແຕະຕ້ອງ ຢາກເຮັດຫຍັງກໍເຮັດໄດ້ ສາມາດຊື້ ຫຼື ຂາຍກັນກໍໄດ້ ນັບວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າ ໂສກອີ່ຫຼີ ທີ່ມະນຸດດ້ວຍກັນປະຕິບັດຕໍ່ກັນຢ່າງຊົ່ວຮ້າຍແບບນີ້ ການຄ້າຂາຍທາດເປັນສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ດູຖູກດູແຄວນຄວາມເປັນມະນຸດຢ່າງຊົ່ວຮ້າຍເຖິງທີ່ສຸດ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຄົນອິດສະຣາເອວຈຶ່ງຮ້ອງຂໍຕໍ່ພຣະ ເຈົ້າທີ່ຕົວເອງນັບຖືເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຮຽກຊາຍໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນລູກຂອງທາດທີ່ລອດຈາກຊີວິດ ຈາກການສັ່ງຂ້າເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍທີ່ເກີດມາທຸກຄົນ ແມ່ຂອງໂມເຊດສົງສານລູກຈຶ່ງສານກະ ຕ່າ ແລະ ທາດ້ວຍຢາງໄມ້ໜຽວ ຈາກນັ້ນໄດ້ນຳໄປປະໄວ້ຢູ່ທີ່ແມ່ນ້ຳໄນ ພຣະທິດາຂອງກະສັດມາພົບ ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ນຳໂມເຊດໄປລ້ຽງເອົາໄວ້ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາຈົນກະທັ້ງເຂົາຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນມາ ຕໍ່ມາ ໂມເຊດໄດ້ໜີຈາກການຕາມລ່າຂອງກະສັດຟາໂຣ ເພາະເຂົາໄດ້ໄປທຳຮ້າຍຄົນອີຢິບ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທາດອິດສະຣາເອວ ໂມເຊດໜີໄປລ້ຽງແກະ ແລະ ກະແຕ່ງງານມີຄອບຄົວ ເມື່ອພຣະເຈົ້າເອີ້ນເຂົາ ໂມ ເຊດຈຶ່ງຍອມກັບໄປທີ່ອີຢິບອີກ ເຂົາໄດ້ໄປປະເຊີນໜ້າກັບກະສັດຟາໂຣ ໂດຍການຊົງນຳຂອງພຣະເຈົ້າ ໂມເຊດໄດ້ໃຊ້ລິດອຳນາດຂອງພຣະອົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກະສັດຟາໂຣຕ້ອງຍອມຈຳນົນ ປ່ອຍໃຫ້ທາດອິດ ສະຣາເອວອອກຈາກປະເທດໄປສ້າງປະເທດ ຈົນກາຍມາເປັນປະເທດອິດສະຣາເອວທີ່ກໍ່ຕັ້ງມາຍາວນານ ດຳລົງເຜົ່າພັນຂອງພວກເຂົາມາຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ ແຕ່ສຳລັບມື້ນີ້ ເຮົາຫຼາຍຄົນກາຍເປັນທາດຂອ ງບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ ບາງຄົນກໍເປັນທາດຂອງຢາສູບ ບາງຄົນກໍເປັນທາດຂອງເຫຼົ້າ ທາດຂອງຢາເສບຕິດ ຫຼື ທາດຂອງການພະນັນ ທາດຂອງຄວາມກຽດຄ້ານ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານທີ່ຕົກເປັນທາດສິ່ ງເຫຼົ່ານີ້ ຢາກຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຫຼືບໍ່ ບັນຫາກໍມີຢູ່ທີ່ວ່າ ເຮົາບໍ່ມີພະລັງທີ່ຈະໄປຕໍ່ສູ້ກັບນິໄສທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາຢ່າງຊ້ານານ ພິດຂອງສານເສບຕິດມັນໄດ້ຍຶດເກາະຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົ າເອົາໄວ້ ຈົນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມັນ ເຊັ່ນ ຄົນທີ່ເຄີຍສູບຢາກໍຮູ້ທັງທີ່ວ່າມັນຄືສານພິດທີ່ຈະທຳລາຍຮ່າງກາຍຂອງເຂົາ ແຕ່ກໍບໍ່ມີກຳລັງໃຈພໍທີ່ຈະຢຸດຢັ້ງມັນໄດ້ ຄົນທີ່ຕິດເຫຼົ້າ ຫຼື ຕິດເບ ຍ ເມື່ອເຮົາບໍ່ໄດ້ດື່ມກໍຈະຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍອ່ອນເປ້ຍເພຍລ່ອຍ ຕີນມືສັ່ນເຊັນ ພໍໄດ້ດື່ມໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ ອາການເຫຼົ່ານີ້ກໍດີໄປເອງ ຄົນທີ່ຕິດການພະນັນກໍຄືກັນ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນການພະນັນກໍເກີດມີອາການຫງຸດຫງິ ດ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ອຳນາດການຄອບຄອງຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາຢູ່ທີ່ການເລືອກຂອງທ່ານນັ້ນເອງ ເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະເຮັດສິ່ງດີ ຫຼືຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍເພື່ອຕົວເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ແຕ່ໃນທາງສາ ສະໜາແລ້ວ ເຮົາຖືວ່າສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນແມ່ນມາຈາກມານຊາຕານ ທີ່ຕ້ອງການຄອບງຳ ແລະ ທຳລາຍຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ທຸກຄົນທີ່ເຮັດບາບ ກໍເປັນທາດຂອງຄວາມບາບ ບາບມີວິທີເຮັດໃ ຫ້ເຮົາຕົກເປັນທາດຂອງມັນ ຄອຍສັ່ງໃຫ້ເຮັດແບບນັ້ນແບບນີ້ ເມື່ອມັນຄອບງຳໃຜກໍຕາມ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຂັດຂືນຕໍ່ຄວາມດີໄດ້ ພຣະເຢຊູຊົງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນເປັນອິດສະຫຼ ະຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ພຽງແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງຂໍຈາກພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ ພຣະເຢຊູກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ໂມເສດປົດປ່ອຍຄົນອິດສະຣາເອວຈາກການເປັນທາດໄດ້ຢ່າງໃດ ພຣະເຢຊູກໍຊົງປົດປ່ອຍທ່ ານອອກຈາກບາບ ແລະ ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ຢ່າງນັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໂປດຢ່າລືມຕິດຕາມໃນລາຍການຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງ Adventist ສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການ ຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່າ ນໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼືຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ